Facebook ຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ ບາດວ່າໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ມີການເລີ່ມສັກຢຸກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ປ ະຊາຊົນທັງປວງ ແມ່ນວ່າທ່ານຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສັກຢາດັ່ງກ່າວໃຫ້ທ່ານຫຼືບໍ່ ເງິນຄຳກຳແກ້ວເປັນຂອງທີ່ມີຄ່າ ແຕ່ໃນເວລານີ້ປາກົດວ່າຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ແຮ່ງມີຄຸນຄ່າຫຼາຍກວ່ານັ້ນອີກ ກະທັ້ງທີ່ວ່າຢາດັ່ ງກ່າວຍັງບໍ່ປອດໄພແນ່ນອນຢ່າງເຕັມສ່ວນເທື່ອກໍຕາມແຕ່ ເພາະໃນໂລກນີ້ໃນປະຈຸບັນນີ້ ຍັງບໍ່ມີຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃດໆທີ່ໄດ້ຜ່າຜ່ານຂັ້ນຕອນການທົດລອງເບິ່ງຢ່າງຄົບຖ້ວນ 100 ເປີເຊັນແລ້ວ ແລະ ຖືກຮັ ບຮູ້ ເປັນພຽງແຕ່ວ່າຢູ່ໃນຂັ້ນທົດລອງລະດັບ 3 ແລ້ວຖືກນຳມາໃຊ້ໃນຖານກໍລະນີສຸກເສີນຊື່ໆ ຕົວຢ່າງອີງຕາມ World News ແມ່ນວ່າຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງລັດເຊຍທີ່ມີຊື່ວ່າ Sputnik 5 ຖືກນຳມາສັກໃຫ້ຄົນໃນປະເທດອາ ເຈນຕິນາ ໂດຍທີ່ໃນເມື່ອເລີ່ມສັກໃຫ້ຄົນເຖິງ 32,013 ຄົນແລ້ວ ກໍເກີດມີຄົນບໍ່ຫຼຸດ 317 ຄົນ ເປັນນັ້ນເປັນນີ້ຂຶ້ນ ໂດຍທີ່ວ່າເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດັກບໍ່ດີທັງນັ້ນ ອີງຕາມກະແສຂ່າວຕ່າງໆ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ທ່ານໝໍ Gregory Michael ອາຍຸ 56 ປີ ທີ່ເປັນທ່ານໝໍຢູ່ທີ່ Mount Sinai Medical Center ທີ່ Miami Beach ໃນລັດ Florida ກໍວ່າຕາຍຍ້ອນຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດ Pfizer ແຕ່ນີ້ຍັງມີການຄົ້ນຫາສາເຫດອັນແທ້ຈິງກ່ຽວກັບການຕາຍນັ້ນຢູ່ ທ່ານຖືກສັກຢາກັນວັກຊີນໃຫ້ໃນສອງສັບປະດາ ແລ້ ວກໍເກີດມີອາການຜິດປົກກະຕິຂຶ້ນ ແລ້ວແພດຊ່ວຍຊີວິດທ່ານໄວ້ບໍ່ໄດ້ ທ່ານເປັນຄົນທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ ບໍລິສັດ Pfizer ແລະ ທາງການຂອງສະຫະລັດກຳລັງກວດ ແລະ ສຶກສາເບິ່ງການຕາຍນັ້ນຢູ່ ໃນປະເທດບ ຣາຊິລ ການທົດລອງເບິ່ງຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຄື Sinovac ກໍເຮັດໃຫ້ມີຄົນຕາຍ ແລະ ໃນປະເທດອາເຈນຕິນາ ໃນວັນທີ 22 ເດືອນ 10 2020 ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງ AstraZeneca ກໍເຮັດໃຫ້ຄົນຕາ ຍ ແລະ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ກໍມີຜູ້ຊ່ວຍໝໍນາງໜຶ່ງ ເມື່ອທີ່ຖືກສັກຢາປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ 3 ສັບປະດາ ກໍຕິດແປດເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ ໃນປະເທດຄອມມິວນິດສາທາລະນະລັດປະ ຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ແມ່ນວ່າກໍມີການປະກາດຢ່າງກ້ອງດັງວ່າໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະເທດຄອມມິວນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ 2,000 ໂດສ ແລະ 500 ໂດສຈາກປະເ ທດຣັດເຊຍ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຢາວັກຊີນທັງສອງນັ້ນຖືກນຳໄປໃຊ້ຢ່າງແທ້ຈິງແລ້ວຫຼືບໍ່ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວມີພົນລະເມືອງບໍ່ຮອດ 8 ລ້ານຄົນ ແຕ່ເຖິງປະຈຸບັນນີ້ໂຊກດີ ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ແ ລ້ວ 41 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີໃຜຕາຍຍ້ອນ ແລະ ຟື້ນດີຂຶ້ນໄດ້ທັງໝົດ 40 ຄົນແລ້ວ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວໄດ້ຮັບ ຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະເທດຄອມມິວນິດ ສາທ າລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ລັດເຊຍນັ້ນ ແມ່ນຢາແບບໃດກັນແທ້ ກໍຍັງບໍ່ມີຂ່າວຄາວອັນໃດບອກໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ຊາບເທື່ອວ່າ ມັນເປັນຢາທີ່ມີຄຸນນະພາບຫຼືບໍ່ ດີບໍ່ ຍັງໃຊ້ການໄດ້ບໍ່ ໃກ້ຈະໝົດກຳນົດແລ້ວຫຼືບໍ່ ບໍ່ເນົ່າບໍ່ ບູດບໍ ທາງການລາວຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ຢານັ້ນວ່າຈະມີຄວາມປອດໄພເຕັມສ່ວນຫຼືບໍ່ ແລະ ອື່ນໆຕ່າງໆນານາ ຍັງບໍ່ຊາບບໍ່ຮູ້ວ່າມັນເປັນແນວໃດ ນອກຈາກມີແຕ່ປະກາດຂ່າວວ່າ ຢາວັກຊີນທີ່ໄດ້ຮັບນັ້ນຈະຖືກນ ຳໄປບໍລິການ ສັກສີດໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນດ້ານໜ້າໃນການຕໍ່ຕ້ານໂຄວິດ-19 ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ ຢາວັກຊີນ 2,500 ໂດສ ທີ່ໄດ້ຈາກປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ລັດເຊຍນັ້ນ ແມ່ນວ່າຄົງຈະບໍ່ໄດ້ຜົນຫຍັງ ເພາ ະຕາມຫຼັກການໃນດ້ານການແພດແລ້ວ ແມ່ນວ່າຄົນພາຍໃນປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ລະຫວ່າງ 65 ຫາ 75 ເປີເຊັນ ຕ້ອງຖືກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນການ ຈຶ່ງຈ ະໄດ້ຜົນ ເພາະຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຄົນໃນລາວກໍຍັງມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກັບໂຄວິດ-19 ຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ຫັນໄປເອີ່ຍເຖິງຄວາມປອດໄພ ແລະ ແນ່ນອນຂອງຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ແມ່ນວ່າໃນໂລກນີ້ ຍັງບໍ່ມີຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃດໆ ທີ່ຜ່າຜ່ານຂັ້ນສາມຂອງການທົດລອງເບິ່ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ແທ້ຈິງເທື່ອ ແຕ່ເປັນພຽງແຕ່ວ່າຖືກນຳມາໃຊ້ໃນຖານກໍລະນີສຸກເສີນຊື່ໆນີ້ເອງ ແປວ່າຍັງບໍ່ຮູ້ບໍ່ຊາບຢ່າງແນ່ນອນ ກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນຂອ ງມັນ ທັງໃນແງ່ດີ ແລະ ໃນແງ່ຮ້າຍ ໃນໄລຍະສັ້ນ ກາງ ແລະ ຍາວ ປະເທດໄທທີ່ເປັນປະເທດໃຫຍ່ທີ່ມີພົນລະເມືອງເຖິງປະມານ 70 ລ້ານຄົນ ກໍມີຂ່າວມີຂ່າວວ່າທົດລອງເບິ່ງຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ປະເທດໄທ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜະລິດອອກມາເອງ ທີ່ຕາມທີ່ຈົດຈຳໄດ້ ແມ່ນວ່າຖືກນຳໄປທົດລອງໃສ່ລີງ ແຕ່ແລ້ວກໍງຽບໄປເອົາຊື່ໆ ໃນເວລານີ້ປະເທດໄທມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 20,414 ຄົນແລ້ວ ໂດຍທີ່ວ່າຕາຍໄປແລ້ວ 820 ຄົນ ແຕ່ຟື້ນດີ ຂຶ້ນໄດ້ 19,559 ຄົນ ແຕ່ໃນຫວ່າງວັນທີ 9 ເດືອນມົກກະລາ ປີ 2021 ທາງການໄທຢັ້ງຢືນວ່າ 20 ຈັງຫວັດຂອງປະເທດໄທ ຍັງປອດໄພຈາກໂຄວິດ-19 ຢູ່ ກະທັ່ງທີ່ວ່າ ໃນບໍ່ນານກ່ອນນີ້ມີຄົນຖືກກວດຮູ້ເຫັນວ່າເປັນໂຄວິດ-19 ມາກມ າຍ ພາຍຫຼັງທີ່ເຈົ້າຂອງຕະຫຼາດອາຫານທະເລແຫ່ງໜຶ່ງໃນຈັງຫວັດສະໝຸດສາຄອນເປັນໂຄວິດ-19 ແລະ ວ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນມາຈາກການຕິດແປດຈາກຄົນງານພະມ້າ ຈັງຫວັດຕ່າງໆທີ່ຍັງປອດໄພຈາກໂຄວິດ-19 ມີເ ຊັ່ນ ສີສະເກດ ຍະໂສທອນ ໜອງບົວລຳພູ ບຶງການ ຮ້ອຍເອັດ ກາລະສິນ ສະກົນນະຄອນ ນະຄອນພະນົມ ມຸກດາຫານ ແພ່ ພະເຍົາ ຊຽງຮາຍ ແມ່ຮ່ອງສອງ ອຸໄທທານີ ພິດສະນຸໂລກ ພັນງາ ຈຳພອນ ພັດທະລຸງ ພັດທະນີ ແລະ ຍະລາ ແຕ່ໃນຫວ່າງບໍ່ນານແລ້ວນີ້ມີ 16 ຈັງຫວັດທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຄື ສະລະບຸລີ ນະຄອນນາຍົກ ສະແກ້ວ ອຸດອນທານີ ໄຊຍະພູມ ໜອງຄາຍ ມະຫາສາລະຄາມ ນະຄອນສະຫວັນ ສຸໂຂໄທ ນະຄອນສີທຳມະລາດ ລະ ຍອງ ສົງຂາ ສະຕູນ ຕຣັງ ນະລາທິວາດ ແລະ ອຸດຕະລະດິດ ກ່ອນນີ້ບໍ່ມີໃຜເປັນໂຄວິດ-19 ແຕ່ມັນຕິດແປດກັນໄປເຖິງ 54 ຈັງຫວັດແລ້ວ ພາຍຫຼັງທີ່ແມ່ເຖົ້າອາຍຸ 67 ປີ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຕະຫຼາດໃນຈັງຫວັດສະໝຸດສາຄອ ນ ເກີດເປັນໂຄວິດ-19 ແລະ ກວດຮູ້ເຫັນ ຄືມັນຕິດແປດກັນໄປເຖິງ 4,500 ຄົນແລ້ວ 28 ຈັງຫວັດໄທຖືກປະກາດວ່າເປັນດິນແດນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກັບໂຄວິດ-19 ນອກນັ້ນທັງປວງ ປະເທດໄທກໍມີບັນຫາໃນການຈະມີຢາ ວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ເພາະຊື້ບໍ່ໄດ້ເທື່ອ ເພາະຈຳຕ້ອງລໍຄິວ ປະເທດໄທບໍ່ໄດ້ແບນມືຂໍເອົາຢາກັນໂຄວິດ-19 ຈາກປະເທດໃດໆ ອັນວ່າປະເທດອົດສະຕຣາລີນັ້ນກໍເປັນໂຄວິດ-19 ເຖິງ 28,650 ຄົນແລ້ວ ຕາຍໄປແລ້ວ 909 ຄົນ ຟື້ນດີຄືນໄດ້ 25,486 ຄົນ ໃນໂລກນີ້ເປັນໂຄວິດ-19 ເຖິງ 92,240,036 ຄົນ ແລະ ຕາຍໄປແລ້ວ 1,975,707 ຄົນ ດີຄືນໄດ້ 50,922,412 ຄົນ ອີງຕາມກະແສຂ່າວຂອງ The Guardian ແມ່ນວ່າທ່ານ Greg Hunt ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກຂອງປະເທດ Australia ເວົ້າວ່າ ຄົນໃນປະເທດ Australia ຈະຖືກສັກຢູກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນພາຍໃນເດືອນຕຸລາປີ 2021 ຜູ້ທີ່ຈະຖືກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ຂັ້ນແລກໆ ຫຼືວ່າຕົ້ນໆ ຈະແມ່ນພະນັກງານໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ການ ດູແລຄົນແກ່ຊະລາ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Greg Hunt ບອກໃຫ້ຊາບວ່າ ການສັກຢາໃຫ້ນັ້ນຈະບໍ່ມີການບັງຄັບໃດໆ ແຕ່ຜູ້ໃຫ້ສັກໃຫ້ແມ່ນຈຳຕ້ອງອາສາສະໝັກໃຈເອງ ປະເທດ Australia ຈະມີຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດ Pfizer BioNTech AstraZeneca Oxford University ແລະ Novavax ການສັກຢາຕ່າງໆນັ້ນ ແມ່ນຈຳຕ້ອງຖືກສັກສອງເຂັມ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຜົນ ຈາກຢາສາມບໍລິສັດນັ້ນ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດ Pfizer BioNTech ຈະຖືກນຳມາສັກໃຫ້ກ່ອນເພິ່ນໝົດ ຄືຕັ້ງແຕ່ເດືອນມີນາ ປີ 2021 ເປັນຕົ້ນ ໄປ ມັນເປັນຢາທີ່ອີງໃສ່ຊະນິດ RNA ຄືອີງໃສ່ໂປຣຕີນຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຊົດຊ່ວຍກະຕຸກກະຕຸ້ນພູມຕ້ານທານໂຄວິດ-19 ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຂຶ້ນໄດ້ ທ່ານ Greg Hunt ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທາງການການຄວບຄຸມຢູກຢາຂອງປະເທ ດ Australia ຈະສຳເລັດວິໄຈວິເຄາະສຶກສາກວດເບິ່ງຢາກັນໂຄວິດ-19 ພາຍໃນເດືອນກຸມພາປີ 2021 ເຣກຮັນເວົ້າວ່າ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງ Oxford AstraZeneca ມີຜົນດີໃນປະເທດອັງກິດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ຢູໂຣບ ຢານີ້ແມ່ນ ໃຊ້ແມ່ພະຍາດທຽມທີ່ບໍ່ມີພິດມີໄພຫຍັງທີ່ມາຈາກໂຄວິດ-19 ແຕ່ມັນຊົດຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຮົາມີພູມຕ້ານທານໂຄວິດ-19 ໄດ້ ຢາກັນໂຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດ Novavax ອີງໃສ່ໂປຣຕີນ ແລະມີຊິ້ນສ່ວນຂອງແມ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ບໍ່ມີພິ ດມີໄພ ແຕ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາມີພູມຕ້ານທານໂຄວິດ-19 ຂຶ້ນ ເມື່ອຖືກສັກໃຫ້ແລ້ວ ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ນັ້ນແມ່ນພື້ນຖານບາງສິ່ງບາງຢ່າງເລັກໆນ້ອຍໆ ຫຼືວ່າສັ້ນໆ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຫຼືຢາປ້ອງກັນມັນ ແຕ່ເມື່ອທ່ານຈະໄດ້ສັ ກຢຸກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ໂດຍໃຊ້ຢາຊະນິດໃດກໍຕາມ ແມ່ນວ່າທ່ານຈະໃຫ້ແພດໝໍສັກໃຫ້ທ່ານຫຼືບໍ່ ຫຼາຍຄົນອາດເວົ້າແບບນັ້ນແບບນີ້ ດັ່ງທີ່ວ່າຈະບໍ່ຟ້າວບໍ່ຟັ່ງແລ່ນໄປໃຫ້ສັກໃຫ້ໂລດ ແລະຈະປ່ອຍໃຫ້ຄົນອື່ນ ໄປກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງຈະໄປໃຫ້ສັກໃຫ້ ດັ່ງການສຳພາດຂອງຄົນລາວເຮົາໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ທີ່ໃຫ້ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນບາງຢ່າງວ່າ ອ່າ ຂໍຖາມແດ່ວ່າ ທີ່ວ່າປະເທດອົດສະຕຣາລີໃນບໍ່ນານຂ້າງໜ້ານີ້ ກໍຊິ ເອົາຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ມາສັກໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍນີ້ນະ ແຕ່ວ່າມັນເປັນການອາສາສະໝັກໃຈ ຄັນວ່າຜູ້ໃດບໍ່ໃຫ້ສັກ ເພິ່ນກໍຊິບໍ່ສັກ ຄັນຜູ້ໃດຍິນຍອມໃຫ້ສັກ ເພິ່ນກໍສັກ ແຕ່ວ່າຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ນີ້ ມັນບໍ່ປອດໄພ 100% ເທື່ອ ແລ້ວມັນກໍບໍ່ຜ່ານຂັ້ນຕອນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງສົມບູນເທື່ອນີ້ ຄັນວ່ານຳເອົາມາສັກແລ້ວນີ້ ທ່ານຄິດວ່າມັນຊິປອດໄພສຳລັບທ່ານບໍ່ ໂອ້ ນີ້ກະຢາກຟັງສຽງສ່ວນຫຼາຍເນາະ ບໍ່ເຕັມໃຈປານໃດ
ຄັນໆ ຄັນວ່າເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ຄັນວ່າເພິ່ນສັກໃຫ້ຈັ່ງຊີ້ ທ່ານກະຈະຍິນຍອມໃຫ້ສັກໃຫ້ບໍ່ລະ ເອີ່ມ ຊິເບິ່ງຄົນສ່ວນຫຼາຍ ຖ້າວ່າຄົນສ່ວນຫຼາຍ ຄືວ່າ 80 90% ກໍບາງເທື່ອກະຈິຕັດສິນໃຈສີດຢູ່ ຄັນເປັນຢ່າງຊີ້ ຍັງບໍ່ຮູ້ 100% ນີ້ ກໍບໍ່ຢາກ ເອົາປານໃດແຫຼະເນາະ ກະແປວ່າມີຄວາມລັງເລໃຈຢູ່ ວ່າຊັ້ນເທາະເນາະ ຍັງລັງເລໃຈຢູ່ ໂອເຄ ຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ກະລຸນາໃຫ້ສຳພາດ ຂໍຂອບໃຈນຳ ແລະຍິງລາວນາງໜຶ່ງ ທີ່ເປັນບຸກຄົ ນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ ກໍມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນວ່າ ເນື່ອງຈາກທີ່ວ່າຍານາງນີ້ກະເປັນບຸກຄົນຜູ້ຢູ່ໃນໄວຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ ແລ້ວກະມີລູກນ້ອຍຫຼາຍເຕີບ ວ່າຊັ້ນເທາະ ແລ້ວພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້ມັນບໍ່ວ່າ ອາຍຸຂັ້ນໃດມັນກະບຸກລຸກ ເຖິງຂັ້ນຕາຍໄດ້ຈັ່ງຊີ້ ແລ້ວລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີໃນໄວບໍ່ຊ້ານີ້ ເພິ່ນກໍຊິເລີ່ມສັກຢຸກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ນີ້ນະ ແຕ່ວ່າເພິ່ນຈະບໍ່ບັງຄັບ ຄັນວ່າເຮົາຍິນຍອມໃຫ້ສັກນີ້ ກະແປວ່າເພິ່ນຊິສັກໃຫ້ນີ້ ຍານາງຊິໃ ຫ້ສັກບໍ່ ປ້ອງກັນ ເອີ

ບາຍບາຍ ບາຍບາຍ ແລະອີກທ່ານໜຶ່ງ ທີ່ມີຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນຮູ້ໜ້າຮູ້ຕາ ບໍ່ຫຼາຍກໍນ້ອຍ ກໍມີຄວາມເຫັນວ່າ ຂໍຖາມແດ່ວ່າ ເນື່ອງຈາກທີ່ວ່າຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃນໂລກນີ້ນະ ມັນຍັງບໍ່ມີຄວາມປອດໄພແນ່ນອນເທື່ອ ເພາະວ່າມັນຍັງບໍ່ຜ່ານ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຢ່າງສົມບູນແທ້ໆເທື່ອນີ້ ແລະໃນໂລກນີ້ແມ່ນວ່ານຳເອົາມາສັກໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍໃນກໍລະນີສຸກເສີນຊື່ໆ ແລະປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ຈະເລີ່ມສັກກັນໃນເດືອນມີນາປີນີ້ນີ້ ນະ ອົດສະຕຣາລີເວົ້າວ່າ ການສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ນີ້ແມ່ນອາສາສະໝັກໃຈ ຜູ້ໃດຍິນຍອມໃຫ້ສັກເພິ່ນກໍສັກ ຄັນບໍ່ຍິນຍອມໃຫ້ ບໍ່ໃຫ້ສັກເພິ່ນກໍຊິບໍ່ສັກ ຂໍຖາມທ່ານແດ່ວ່າ ທ່ານຈະຍິນຍອມໃຫ້ເພິ່ນສັກຫຼືບໍ່ເນາະ ໂອ ອັ ນນີ້ມັນ ມັນ ຄັນຊິເວົ້ານີ້ມັນມີສອງປະເດັນ ປະເດັນໜຶ່ງນີ້ຢູ່ບ່ອນວ່າ ເຮົາບໍ່ຮູ້ລາຍລະອຽດ ເຮົາບໍ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ ທີ່ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພົນລະເມືອງ ຫຼືວ່າໃຜກໍຕາມນະ ທີ່ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ອາ ຢາຊະນິດນີ້ເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍນີ້ ເ ຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າຜົນບວກມັນຊິອອກມາເປັນຈັ່ງໃດ ຜົນລົບມັນຊິອອກມາເປັນຈັ່ງໃດ ເນື່ອງຈາກວ່າໂຕນີ້ມັນ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ມີໃຜຮັບປະກັນ ແລະ ເຄີຍໄດ້ເຫັນຢູ່ໃນ ອາ ທີວີບໍ ຫຼືວ່າ ອາ ຢູ່ໃນຄລິບບໍ ຫຼືວ່າຢູ່ໃນ ອາ social media ນີ້ ເຂົາ ເຮັດອອກມານີ້ ເຫັນວ່າມີຜູ້ໜຶ່ງຫັ້ນສີດເຂົ້າໄປແລ້ວ ສະຫຼົບລົງກັບບ່ອນ ອີກຜູ້ໜຶ່ງຫັ້ນສີດເຂົ້າໄປແລ້ວ ມື້ອື່ນເຊົ້າຕາຍຊ້ຳ ອັນນີ້ແຫຼະ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນເຮັດໃຫ້ ໃຫ້ ໃຫ້ຄລິບໂຕນີ້ມັນອອກມາ ລະມັນເຮັດໃຫ້ຄົນນີ້ຍັງສ ອງຄິດສອງໃຈ ລະມາເບິ່ງ ຢູ່ບ່ອນວ່າຜູ້ນຳຂອງເຮົາ ຫຼືວ່າ government ນີ້ ຍັງບໍ່ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດແກ່ ອາ ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ວ່າ ໂຕນີ້ມັນ ມັນໄດ້ 100% ບໍ ຫຼືວ່າ 10% ບໍ 5% ບໍ ນີ້ ລະບາດນີ້ ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງມັນນີ້ ມັນ ມັນ ມັນຊິເປັນຈັ່ງໃດ ເຮົາ ເຮົາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຮັບຮູ້ໄດ້ ກະ ກະນີ້ລະ ຜົນຂ້າງຄຽງນີ້ມັນ ມັນ ມັນຍັງບໍ່ມີໃຜຮູ້ ບາງຄົນກະວ່າ ສັກແລ້ວເປັນໝັນຈັ່ງຊີ້ ຈັກແມ່ນບໍ່ແມ່ນ ກະເວົ້າກັນໄປ ລະໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານເວົ້າມື້ກີ້ນີ້ວ່າ ສັກເຂົ້າໄປລະສະ ຫຼົບຈັ່ງຊີ້ ອັນນີ້ແມ່ນແທ້ ເພາະວ່ານາງໝໍຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ປະເທດອັງກິດ ສັກເຂົ້າໄປລະສະຫຼົບໂລດ ລະກະຟື້ນຂຶ້ນມາບໍ່ຕາຍ ລະມີຂ່າວ ມີຂ່າວຢູ່ທາງ social media ວ່າຜູ້ກ່ຽວຕາຍຄາທີ່ ລະຜູ້ກ່ຽວກໍອອກມາວ່າ ບໍ່ແມ່ນ ຂ້ອຍມັນເປັນ ອາ ໂລກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ວ່າ ຄັນຢ້ານກົວຫຍັງແລ້ວຈັ່ງຊີ້ ກະແປວ່າສະຫຼົບໂລດລະ ສັກຢາວັກຊີນລະລາວຢ້ານເຂັມ ລະລາວສະຫຼົບ ບາດແລ້ວກໍຟື້ນຄືນມາດີຄືນ ແຕ່ວ່າກໍລະນີທີ່ວ່າຕາຍຫັ້ນກະມີແທ້ ທ່ານໝໍດັອກເຕີຜູ້ ໜຶ່ງຢູ່ຟລໍຣິດາ ຜູ້ລ່າສຸດນີ້ ສັກເຂົ້າໄປພາຍໃນສອງອາທິດກໍຕາຍຈ້ອຍ ກໍວ່າແມ່ນຍ້ອນຢານີ້ ແຕ່ວ່າຍັງມີການສືບສວນຢູ່ ລະຢູ່ປະເທດອາເຈນຕິນາກໍມີຕາຍ ຢູ່ບຣາຊິລກໍມີຕາຍ ລະຫຼາຍເລື່ອງຫຼາຍລາວວ່າຊັ້ນເ ຖາະ ມັນບໍ່ມີສິ່ງແນ່ນອນນີ້ ກະແປວ່າມັນບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທັງຫຼາຍມີຄວາມລັງເລໃຈນີ້ ຂໍຖາມທ່ານອີກວ່າ ຄັນວ່າມີການສັກຢາໃຫ້ໂດຍການອາສາສະໝັກໃຈນີ້ ທ່ານ ທ່ານຈະບໍ່ໃຫ້ສັກແມ່ນ ບໍ່ ຍັງ ຍັງ ຍັງ ຍັງ ຍັງ ເພາະວ່າຢ່າງໜ້ອຍໆນີ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ຢູ່ບ່ອນ ຢູ່ບ່ອນວ່າ ຄວາມປອດໄພ ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງມັນ ມັນ ມັນຊິເປັນຈັ່ງໃດ ຈັ່ງຊັ້ນມັນກໍຕົກຢູ່ໃນກໍລະນີດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດນີ້ ແມ່ນວ່າ ຄັນເພິ່ນເອົາເ ຂັມສັກຢາມາຊອກສັກໃຫ້ຄົນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຊິບໍ່ສັກ ປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄປລຽນແຖວສັກກ່ອນ ຄັນວ່າຫຼາຍຄົນສັກບໍ່ຕາຍບໍ່ເປັນຫຍັງ ລະຊິແລ່ນໄປສັກນຳຫຼັງບໍ ໂອ ກະຈັ່ງຊັ້ນແຫຼະ ກະຊິໄປ ໄປທຳນອງຄອງທຳນັ້ນແລ້ວ ຄັນມັນຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແທ້ໆຫັ້ນແຫຼະ ແມ່ນວ່າຈຳເປັນແຫຼະ ແຕ່ວ່າມັນກະຄືເວົ້າລະ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນເປັນຢາໃໝ່ ຈັກມັນເປັນຈັ່ງໃດ ມັນກະຍັງບໍ່ສຶກສາຖີ່ຖ້ວນເທື່ອ ຕາມທຳມະດານີ້ມັນຕ້ອງສຶກສາເບິ່ງຫຼາຍສິບປີ ຮູ້ ຜົນດີຜົນສະທ້ອນ ໄລຍະສັ້ນໄລຍະຍາວເປັນຈັ່ງໃດຮຽບຮ້ອຍ ອັນນີ້ມັນສຸກເສີນວ່າຊັ້ນເຖາະ ກໍເລີຍວ່າເອົາມາສັກໃຫ້ກັນນີ້ ຄວາມ ຄວາມໝາຍນີ້ ບາດນີ້ຢາກໃຫ້ປະຊາຊົນນີ້ເປັນຜູ້ເວົ້າແດ່ວ່າ ຢາກຂໍຖາມທັງ ອັນ ທາງລັດຖະບານ ທາງອັນນັ້ນ ກໍວ່າແມ່ນນີ້ເບິ່ງວ່າ ເຈົ້າມີອັນນັ້ນນ່າ ມາດຕະການແນວໃດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ໃຫ້ ໃຫ້ສັງຄົມພວກເຮົານີ້ໄດ້ຮັບຮູ້ຢູ່ບ່ອນວ່າ ມັນມີຄວາມປອດໄພ 100% ແລະບໍ່ມີເກີດຜົນຂ້າງຄຽງ ຕາມ ທີ່ໄດ້ອ່ານຂໍ້ມູນເບິ່ງນີ້ ມັນ ສົມມຸດວ່າຜູ້ເປັນເບົາຫວານ ມັນແພ້ ອື ສົມມຸດວ່າຜູ້ເປັນອັນນັ້ນ ອາ ພະຍາດນັ້ນ ພະຍາດນີ້ຫັ້ນນະ ແມ່ນໆ ເພາະວ່າບາງຄົນນີ້ມັນອາດຈະເປັນພະຍາດ ຫຼືວ່າໂລກອັນໃດແນວໜຶ່ງຢູ່ໃນໂ ຕບໍ່ຮູ້ ສັກເຂົ້າໄປແລ້ວມັນໄປກະທົບກັບໂຕນັ້ນ ກໍເລີຍວ່າລອງຕ້ອງ ເຮັດໃຫ້ມັນຕີກັບແມ່ນບໍ່ ອື ເຮັດໃຫ້ມັນຕີກັບ ໂຕນີ້ມັນ ມັນເປັນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ໝາຍເຖິງວ່າເຈົ້າ ເຈົ້າ ເຈົ້າຢາກໃຫ້ຂ້ອຍ ແລ້ວເຈົ້າໃຫ້ຂ້ອຍ ຈັ່ງຊີ້ ແຕ່ເຈົ້າ ຂ້ອຍກໍບໍ່ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຮັບຮູ້ໄດ້ວ່າໂຕນີ້ມັນ 100% ບໍ່ ຜູ້ໃດເປັນຜູ້ ຜູ້ ຜູ້ເຊັນເອົາຢາໂຕນີ້ອອກມາ ແລ້ວເຈົ້າຮັບຮູ້ໄດ້ຈັ່ງໃດ ສຳລັບຂ້ອຍນີ້ ຂ້ອຍ ຂ້ອຍຍັງບໍ່ເຊື່ອເທື່ອ ຢ່າງໜ້ອຍໆນີ້ມັນໄວເກີນຄວນ ຢ່າງ ໜ້ອຍໆຢາໂຕນີ້ມັນຕ້ອງຢູ່ໃນປະມານ 5 ປີ ຫຼື 10 ປີ ກ່ອນຊິເອົາອອກມາຈຳໜ່າຍ ຫຼືວ່າໃຊ້ກັບປະຊາຊົນ ເພິ່ນຊ້ຳວ່າ ວ່າຄັນເອົາໄວ້ດົນຫຼາຍແລ້ວມັນຊິບໍ່ມີຄົນສັກໃຫ້ ເພາະວ່າຊິຕາຍໝົດກ່ອນ
ອັນ ອັນ ອັນນີ້ມັນ ມັນຂຶ້ນຢູ່ບ່ອນວ່າການຄວບຄຸມ ຄືຍົກຕົວຢ່າງ ຄືເມືອງໄທນີ້ເຂົາເຮັດຄັກເດ້ ອັນນັ້ນ ເຂົາເຮັດແບບວ່າ ຄຸ້ມໃດເປັນແລ້ວເຂົາປິດຄຸ້ມນັ້ນ ເຂດໃດເປັນແລ້ວເຂົາ ເຂົາເອົາເຂດນັ້ນ ໂອ້ຍ ດຽວໆນີ້ ແມ່ນຢູ່ເມືອງໄທເຮັດຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນເຮັດບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ມັນ ເອີ ເຫຼືອແຕ່ 20 ຈັງຫວັດ ກາຍນັ້ນເປັນໝົດທຸກຈັງຫວັດແລ້ວ ບັກຫຼາຍໆນະ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ຈັງຫວັດໜຶ່ງຄັນເປັນກໍຊິແມ່ນ 2 ຄົນ 3 ຄົນ ເອີ ອັນທີ່ວ່າ 51 52 ຫັ້ນ ຫຼືວ່າ 10 ຄົນ ໄປຈັ່ງ ຊັ້ນ ມັນບໍ່ແມ່ນເປັນທັງຈັງຫວັດ ເຂົາມັນມີ 70 ລ້ານ ພວກທີ່ເປັນແທ້ໆບໍ່ຮອດ 1,000 ຍົກຕົວຢ່າງຊີ້ສາ ຄົນທີ່ເປັນແທ້ໆບໍ່ຮອດ 1,000 ອັນນີ້ກໍແມ່ນຊິຟ້າວຕື່ນຫຼາຍ ຍົກຕົວຢ່າງເມືອງລາວເຮົາບໍ່ເປັນຈັກຄົນ ເຂົາເວົ້າ 41 ເອີ ເຂົາ ຮັກ ຮັກສາໄດ້ດີ ອັນນັ້ນຍ້ອງເຂົາ ແຕ່ ແຕ່ວ່າຄັນ ຄັນວ່າບໍ່ເປັນຈັກຄົນຊີ້ ຄັນວ່າຕາຍແລ້ວຍ້ອນໂລກຜູ້ກ່ຽວເອງນີ້ ຈັກຊິແມ່ນຫຍັງລະ ເອີ ໂຕ ໂຕ ໂຕ ໂຕນີ້ເຈົ້າ ມັນມີ 2 ແງ່ ຫຼຽນມັນມີ 2 ດ້ານວ່າຊັ້ນ ຕໍ່ໄປເຈົ້າໄນ ເຈົ້າ ຊິແບບວ່າ ເອີ ຄັນສັກເຂົ້າໄປແລ້ວ ໂອ້ຍ ເຈົ້າເປັນເບົາຫວານແນ່ນ

ຢາຫາກໍອອກມາໄດ້ປີດຽວ ປີດຽວກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ ບໍ່ຮູ້ຊ້ຳວ່າມັນຊິເປັນຈັ່ງໃດ
ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ແລ້ວຟັງພາກລາຍການພາສາລາວ ແລະໃຫ້ຄະແນນນຳ